ທ່ານຜູ້ຟັງທັງຫຼາຍ ໃນລາຍການຊີວິດຊາວລາວແລງວັນພະຫັດມື້ນີ້ ເຮົາຈະສະເໜີການສຳພາດກັບພວກນັກສຶກສາຈາກ ສປປ ລາວ 3 ຄົນ ທີ່ໄດ້ຮັບທຶນ ໂຄງການ Southeast Asia Youth Leadership Program ຫຼື ໂຄງການອົບຮົມການເປັນຜູ້ນຳຊາວ ໜຸ່ມຈາກເອເຊຍອາຄະເນ ຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລ Northern Illinois ເປັນເວລາ 3 ອາທິດ ນອກຈາກນັ້ນແລ້ວ ພວກເຂົາເຈົ້າຍັງໄດ້ມີໂອກາດໄປທ່ອງທ່ຽວຢ້ຽມຢາມ ທັດສະນະສຶກສາ ສະຖານທີ່ຕ່າງໆ ເປັນຕົ້ນວ່າ ນະຄອນຫຼວ ງວໍຊິງຕັນ ດີຊີ ພ້ອມດ້ວຍຫ້ອງການຂອງວິທະຍຸກະຈາຍສຽງ VOA ຂອງເຮົານີ້ເອງ ກິ່ງສະຫວັນຈະນຳເອົາເລື່ອງນີ້ມາສະເໜີທ່ານໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ ສະບາຍດີທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ລາຍການຊີວິດຊາວລາວມື້ນີ້ ຂ້າ ພະເຈົ້າຈະໃຫ້ທ່ານຟັງການສຳພາດກັບພວກນັກສຶກສາຈາກ ສປປ ລາວ ທີ່ໄດ້ຮັບທຶນມາອົບຮົມວິຊາການເປັນຜູ້ນຳຊາວໜຸ່ມຈາກເຂດເອເຊຍອາຄະເນ ຫຼື Southeast Asia Youth Leadership Program ໂຄງການດັ່ງກ່າວນີ້ບໍລິຫານໂດຍສູນກາງ East West Center ທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລໂຮໂນລູລູ ລັດຮາວາຍ ສະຫະລັດອາເມຣິກາ ແລະ ໄດ້ຖືກກໍ່ຕັ້ງຂຶ້ນມາໂດຍລັດຖະສະພາສະຫະລັດມາແຕ່ປີ 1960 ເປັນອົງການເອກະລາດ ສາທາລະນະ ໂດຍບໍ່ໄດ້ສ້າງຜົນກຳໄລ ໂຄງກ ານດັ່ງກ່າວນີ້ແມ່ນໂຄງການແລກປ່ຽນອົບຮົມ ແລະ ທັດສະນະສຶກສາຢູ່ສະຫະລັດເປັນເວລາ 3 ອາທິດ ທີ່ເນັ້ນໜັກໃສ່ການເປັນຜູ້ນຳ ແລະ ການພັດທະນາຊາວໜຸ່ມ ບັນດາຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຈະໄດ້ນຳໃຊ້ໂຄງການທີ່ອົ ບຮົມມານີ້ໄປໃຊ້ຢູ່ໃນປະເທດຂອງຕົນ ໂຄງການດັ່ງກ່າວນີ້ເປີດໂອກາດໃຫ້ແກ່ທັງຜູ້ສະໝັກ ແລະ ຜູ້ໃຫຍ່ຜູ້ໜຶ່ງທີ່ຕິດຕາມນຳພາພວກເຂົາເຈົ້າມາ ສຳລັບຄຸນວຸດທິດ້ານການສະໝັກແມ່ນມີດັ່ງນີ້ຄື ອາຍຸລະຫວ່າ ງ 15-17 ປີ ຍັງຮຽນຢູ່ຂັ້ນມັດທະຍົມ ຫຼື ວິທະຍາໄລປີທີ 1 ມີຄວາມສົນໃຈກ່ຽວກັບບົດບາດການເປັນພົນລະເມືອງດີ ແລະ ຢາກຮັບໃຊ້ສັງຄົມ ທີ່ມີຄະແນນຮຽນດີ ແລະ ຊຳນານໃນການປາກເວົ້າ ແລະ ມີທ່າທາງທີ່ຈະເປັ ນຜູ້ນຳ ສະແດງເຖິງຄວາມເປັນຜູ້ໃຫຍ່ ແລະ ເປີດກວ້າງດ້ານແນວຄິດ ສຳລັບຜູ້ໃຫຍ່ທີ່ຕິດຕາມມາພ້ອມຕ້ອງມີຄຸນວຸດທິດັ່ງນີ້ ເປັນນາຍຄູ ຫຼື ຜູ້ນຳສັງຄົມທີ່ເຮັດວຽກກັບຊາວໜຸ່ມ ຊຳນານດ້ານການເປັນຜູ້ນຳພາ ມີຄວາມສົນໃຈຊ່ວຍຊາວໜຸ່ມພັດທະນາ ໃຫ້ໂອກາດແກ່ເຂົາເຈົ້າ ແລະ ໝັ້ນໝາຍການເຮັດວຽກກັບໂຄງການເປັນຜູ້ນຳຊາວໜຸ່ມເອເຊຍອາຄະເນ ຫຼັງຈາກເຂົາເຈົ້າກັບຄືນຈາກສະຫະລັດແລ້ວ ໂຄງການອົບ ຮົມປີນີ້ມີ 10 ປະເທດດ້ວຍກັນ ມີນັກຮຽນທັງໝົດ 60 ຄົນ ແລະ ໃນນັ້ນມີນັກຮຽນຈາກ ສປປ ລາວ 6 ຄົນເຂົ້າຮ່ວມ ເປົ້າໝາຍຂອງໂຄງການນີ້ແມ່ນສົ່ງເສີມຄວາມເຂົ້າໃຈເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ ລະຫວ່າງປະຊາຊົນອາເມລິ ກັນກັບບັນດາປະເທດເພື່ອນມິດ ພັດທະນາຄວາມຮູ້ສຶກຮັບຜິດຊອບຕໍ່ສັງຄົມ ແລະ ໝັ້ນໝາຍທີ່ຈະພັດທະນາຊາວໜຸ່ມ ພັດທະນາຄວາມຊຳນິຊຳນານ ຂອງການເປັນຜູ້ນຳຊາວໜຸ່ມ ໃຫ້ຮັບຮູ້ຄວາມແຕກຕ່າງຂອງເ ຜົ່າພັນທັງຫຼາຍ ຕະຫຼອດທັງບັນດາກຸ່ມຊົນຕ່າງໆຂອງປະເທດ ນອກນັ້ນ ບັນດານັກຮຽນເຫຼົ່ານີ້ຍັງຕ້ອງໄດ້ໃຊ້ເວລາ 1 ອາທິດຢູ່ກັບຄອບຄົວອາເມລິກັນ ເພື່ອຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບຊີວິດ ແລະ ປະເພນີການຢູ່ກິນຂອງເ ຂົາເຈົ້າ ປີນີ້ເປັນປີທີ 3 ທີ່ບັນດານັກສຶກສາລາວໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມຢູ່ໃນໂຄງການນີ້ ຂັ້ນຕອນຕ່າງໆ ກ່ອນຈະຖືກຮັບມາມີດັ່ງນີ້ຄື ຍື່ນໃບສະໝັກສອບເສັງພາສາອັງກິດຢູ່ສະຖານທູດສະຫະລັດໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັ ນ ແລະ ປີນີ້ມີນັກຮຽນຍື່ນໃບສະໝັກເຂົ້າມາຈາກທົ່ວປະເທດຫຼາຍກວ່າ 300 ຄົນ ແລະ ມີພຽງແຕ່ 6 ຄົນທີ່ໄດ້ຖືກຮັບຜ່ານ ທ້າວໄຊສະຫວັນ ອິນທະລາ ມີຊື່ຫຼິ້ນວ່າ ຕາໃຫຍ່ ນັກຮຽນມັດທະຍົມປີທີ 7 ຈາກບ້ານດອນນົກຂຸ້ມ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ສປປ ລາວ ມີຄວາມຝັນຢາກເປັນນັກການທູດໃນອະນາຄົດ ໄຊສະຫວັນເປັນຊາຍໜຸ່ມທີ່ຫ້າວຫັນ ແລະ ເປັນນັກຮຽນທີ່ສະຫຼຽວສະຫຼາດ ລາວໄດ້ກ່າວຕໍ່ VOA ວ່າ ສະບາຍດີ ຂ້າພະເຈົ້າມີຊື່ວ່າ ທ້ າວໄຊສະຫວັນ ອິນທະລາ ຢູ່ເມືອງລາວຢູ່ໃສ ຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນເນາະ ຢູ່ບ້ານດອນນົກຂຸ້ມ ເມືອງສີສັດຕະນາກ ປັດຈຸບັນນີ້ຮຽນຢູ່ຂັ້ນໃດ ປັດຈຸບັນນີ້ຮຽນຢູ່ ອ່າ ມັດທະຍົມປີທີ 7 ປີສຸດທ້າຍ ຮຽນຝ່າຍໃດ ອ່າ ໃນ ຄວາມຝັນເນາະ ກະຢາກເປັນນັກການທູດ ອໍ political science ອື ອ່າ ຫຼັງຈາກຮຽນຈົບຢູ່ຫັ້ນແລ້ວ ຊິໄປຕໍ່ໃສ ອ່າ ມີ ມີ ມີ 2 ຈຸດໝາຍເນາະ ກະຄື ອ່າ ຢາກໄປຮຽນຢູ່ທີ່ປະເທດອົດສະຕຣາລີ ແລ້ວກະ ຢາກມາຮຽນຢູ່ທີ່ປະເທດອາເມ ລິການີ້ ໝາຍຄວາມວ່າເຈົ້າຕ້ອງໄດ້ເສັງເອົາທຶນແມ່ນບໍ່ ໂດຍ ຕ້ອງໄດ້ເສັງເອົາທຶນ ແປວ່າມີຄວາມຝັນຢາກເປັນນັກການທູດ ໂດຍ ໂອ ແມ່ນຊິເປັນ ambassador ໃນອະນາຄົດໄດ້ນີ້ເນາະ ໂດຍ ແມ່ນແລ້ວ ໂອເຄ ຮຽນພາສ າອັງກິດນີ້ມາດົນປານໃດແລ້ວ ຮຽນພາສາອັງກິດໄດ້ 4 ປີແລ້ວ 4 ປີແລ້ວ ມັກບໍ່ ມັກ ມັກ ແປວ່າເວົ້າພາສາອັງກິດໄດ້ດີແມ່ນບໍ່ ໂດຍ ບໍ່ຢ້ານ ໂດຍ ບໍ່ຢ້ານແລ້ວ
ນາງລິດຕະພອນ ຂັດສະຫວ່າງ ນັກຮຽນມັດທະຍົມປີທີ 6 ຈາກບ້ານດົງປາແຫຼບ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ສປປ ລາວ ມີຄວາມຝັນຢາກເປັນນັກອອກແບບຕົກແຕ່ງບ້ານເຮືອນ ນາງມີຄວາມຕື່ນເຕັ້ນທີ່ສຸດ ທີ່ໄດ້ເດີນທ າງອອກນອກປະເທດເປັນຄັ້ງແລກ ແລະ ໄດ້ມີໂອກາດມາຢ້ຽມຢາມພາກກາງ ແລະ ນະຄອນຫຼວງວໍຊິງຕັນດີຊີ ນາງໄດ້ກ່າວຕໍ່ VOA ວ່າ
ສະບາຍດີ ຂ້ານ້ອຍຊື່ນາງລິດຕາພອນ ຂັດສະຫວ່າງ ນ້ອງຢູ່ໃສ ຢູ່ເມືອງລາວ ຢູ່ວຽງຈັນ ຢູ່ບ້ານດົງປາແຫຼບ ເມືອງຈັນທະບູລີ ປັດຈຸບັນນີ້ຮຽນຮອດຂັ້ນໃດແລ້ວ ຮຽນຢູ່ຂັ້ນມັດທະຍົມປີທີ 6 ມີຈຸດປະສົງຊິຮຽນຝ່າຍໃ ດໃນອະນາຄົດ ຢາກຮຽນເລື່ອງກ່ຽວກັບສິນລະປະ ພວກແບບອອກແບບດີໄຊ ເພາະວ່າມັກດ້ານນັ້ນ ຄັນວ່າຮຽນນີ້ຊິຮຽນຢູ່ເມືອງລາວບໍ່ ຫຼືວ່າໄປຮຽນຢູ່ໃສ ຄັນເປັນໄປໄດ້ ຢາກຮຽນຢູ່ຕ່າງປະເທດ ຢູ່ປະເທດ ໃດ
ກໍຕອນນີ້ຍັງຄິດຢູ່ ຢາກຮຽນຢູ່ອາເມລິການີ້ ແລ້ວກະບາງເທື່ອກໍຢາກຮຽນຢູ່ອັງກິດ ຊິເປັນໄປໄດ້ບໍ່ ໜ້າຈະ ຄັນເປັນໄປໄດ້ກໍຢາກຮຽນ ໂອເຄ ອ່າ ດີໄຊເນາະ ເລື່ອງອອກແບບ ອອກແບບແບບໃດ
ຄືຢາກອອກແບບ ແບບ interior design ຄືອອກແບບພາຍໃນ ຕົກແຕ່ງເຮືອນເລີຍ ຕົກແຕ່ງພາຍໃນ ແລ້ວກໍອີກຢ່າງໜຶ່ງກໍມັກແບບພວກອອກແບບເສື້ອຜ້າພ້ອມ ເສື້ອຜ້າ ແບບ fashion design ໝາຍຄວາມວ່າ ຄັນຮຽນຈົບແລ້ວເມືອບ້ານ ແລ້ ວກໍຕ້ອງໄດ້ມີ ເປີດຮ້ານແມ່ນບໍ່ ກ່ອນຊິເຮັດທຸລະກິດ
ອາດຈະໄປຮ່ວມທຸລະກິດກັບຄົນອື່ນ ໂອເຄ ນັກຮຽນຄົນທີ 3 ໄດ້ແກ່ ນາງ ສອນລະວີ ແກ້ວສະຫວັນ ນັກສຶກສາມໍປາຍ ຈາກບ້ານຫາດຮ່ຽນ ນະຄອນຫຼວງພະບາງ ປັດຈຸບັນນີ້ເຮັດວຽກກຳກັບຢູ່ຫໍສະໝຸດເອກະຊົນໃນ ນະຄອນຫຼວງພະບາງ ນາງກໍແມ່ນອີກຄົນໜຶ່ງທີ່ມີຄວາມຕື່ນເຕັ້ນ ທີ່ໄດ້ມາພົບພໍ້ຄົນລາວເຊື້ອສາຍດຽວກັນ ນາງໄດ້ກ່າວຕໍ່ VOA ວ່າ ສະບາຍດີ ຂ້າພະເຈົ້າຊື່ວ່າ ສອນລະວີ ແກ້ວສະຫວັນ ຢູ່ເມືອງລາວ ຢູ່ໃສ ອ່າ ຢູ່ຫຼວງ ພະບາງ ອ່າ ບ້ານຫາດຮ່ຽນ ເມືອງຫຼວງພະບາງ ແຂວງຫຼວງພະບາງ ອ່າ ນ້ອງ ນ້ອງຍັງເປັນນັກຮຽນຢູ່ບໍ່ດຽວນີ້ ອ່າ ຮຽນຈົບແລ້ວ ຮຽນຈົບມໍປາຍ ແລ້ວກໍວິທະຍາໄລ ດຽວນີ້ເຮັດວຽກຢູ່ຫໍສະໝຸດ ຫໍສະໝຸດຢູ່ໃສ ກໍຢູ່ ຫຼວງພະບາງ ຢູ່ຫຼວງພະບາງ ແມ່ນແລ້ວ ແລ້ວນ້ອງຊິບໍ່ໄດ້ຮຽນຕໍ່ອີກບໍ່ ອ່າ ຄິດວ່າຢາກຮຽນເອົາລະດັບສູງກວ່າ ອ່າ degree ອ່າ certificate ແຕ່ວ່າດຽວນີ້ຍັງມີແຕ່ເຮັດວຽກໄປກ່ອນ ຄັນແມ່ນຮຽນຕໍ່ຊິຮຽນຝ່າຍໃດ ອ່າ ບໍລິຫານທຸ ລະກິດ ບໍລິຫານທຸລະກິດ ແຕ່ວ່າເຮັດວຽກ library ແມ່ນຍ້ອນວ່າມັນມີວຽກເຮັດຊື່ໆແມ່ນບໍ່ ບໍ່ແມ່ນ ມັນ ຕອນນັ້ນແມ່ນຍ້ອນເຮົາມັກແດ່ ຄື ໃຊ້ພາສາອັງກິດ ແລ້ວກໍຄອມພິວເຕີ ແລ້ວກໍຊ່ວຍເຫຼືອຄົນອື່ນ ແລ້ວກໍເອົາປະສົບກ ານທຸກດ້ານເລີຍ
ຢູ່ຫໍສະໝຸດຢູ່ຫຼວງພະບາງໃຫຍ່ບໍ່ ໂຕນີ້ຈະເປັນຫໍສະໝຸດ ອ່າ ສ່ວນຕົວ ຈະບໍ່ໃຫຍ່ ແລ້ວກໍບໍ່ແມ່ນຂອງລັດຖະບານ ທຸກຢ່າງຈະໃຊ້ຟຣີໝົດເລີຍ ຂໍໂທດ ແມ່ນໃຜເປັນເຈົ້າຂອງເລີຍ ອ່າ Carol ເປັນຄົນອາເມລິກາ ມີປຶ້ມຫຼາ ຍບໍ່ ມີຫຼາຍ ມີ ມີປຶ້ມ ມີຄອມພິວເຕີ ແລ້ວກໍມີ camera ເອີ ກ້ອງຖ່າຍຮູບ ໝາຍຄວາມວ່າປຶ້ມພາສາອັງກິດ ປຶ້ມລາວກໍມີແມ່ນບໍ່ ມີພາສາລາວ ພາສາອັງກິດ ພາສາໄທ ພາສາ ແລ້ວກໍເຫັນພາສາອື່ນກໍມີ ພາສາຈີນ ຍີ່ປຸ່ນ ຫຍັງກໍມີ ມີ ທຸກຢ່າງເລີຍ ຄັນຊິເວົ້າແລ້ວ ລັດຖະບານເພິ່ນມີຂໍ້ຫວງຫ້າມບໍ່ ວ່າປຶ້ມຊະນິດໃດບໍ່ໃຫ້ເອົາມາໄວ້ຫັ້ນ ມີ ມີ ມີກົດຫຼາຍ ເຊັ່ນວ່າຈັ່ງໃດ ອ່າ ຄືແນວໃດຫວາ ເຂົາເຈົ້າ ເຂົາເຈົ້າກໍມາກວດຕະຫຼອດຢູ່ໃດ໋ ຄືແບບວ່າ ມາ ກວດ ແມ່ນແລ້ວ ວ່າປຶ້ມຫັ້ນມີສາລະແທ້ບໍ່ ແລ້ວກໍແບບບໍ່ ບໍ່ຂັດຂ້ອງກັບການເມືອງ ບໍ່ມີຫຍັງຫັ້ນນະ ກັບວັດທະນະທຳຫັ້ນນະ ແລ້ວມັນກໍມີບໍ່ ທີ່ວ່າທາງເຈົ້າໜ້າທີ່ເພິ່ນບອກວ່າປຶ້ມນີ້ໃຊ້ບໍ່ໄດ້ ກໍມີ ກໍບໍ່ ອ່າ ຜ່ານມາກໍບໍ່ຄ່ອ ຍມີດອກ ມີແຕ່ເຂົາເຈົ້າຫ້າມ ແລ້ວເຮົາກໍບໍ່ໄດ້ເຮັດຫັ້ນນະ ໂອເຄ ແລ້ວກໍມີຄົນເຂົ້າໄປອ່ານຫຼາຍບໍ່ແຕ່ລະມື້ ຫຼາຍ ຢ່າງຕ່ຳກໍ 30 40 ຂຶ້ນໄປຕໍ່ມື້ ຖ້າວ່າມື້ຫຼາຍ ທີ່ວ່າເຫັນເຂົາເຈົ້າພັກຫັ້ນນະ ເຂົາເຈົ້າມາກໍຮ້ອຍປາຍ ຄົນຕໍ່ມື້ໜຶ່ງ ແມ່ນແລ້ວ ແປວ່າເຕັມເລີຍ ເຮົາຈະເກັບກຳຂໍ້ມູນໂດຍທີ່ເຂົາເຈົ້າເຂົ້າມາ ແລ້ວກໍ sign in sign in ທຸກມື້ ແລ້ວກໍແປວ່າມີອິນເຕີເນັດໃຫ້ເບິ່ງເນາະ ຈະມີອິນເຕີເນັດ ແລ້ວກໍ ຫ້າ ເຮົາຈະມີຄອມ 10 ໜ່ວຍເນາະ ອ່ າ 5 ໜ່ວຍຈະໃຊ້ຄອມອິນເຕີເນັດໄດ້ ແລ້ວກໍ 5 ໜ່ວຍຈະໃຊ້ບໍ່ໄດ້ ແຕ່ຖ້າໃຜມີແລັບທັອບມາ ຫຼື ສະມາດໂຟນ ເຮົາຈະເອົາ Wi-Fi ໃຫ້ ແປວ່າເລື່ອງອິນເຕີເນັດນີ້ເດ ເພິ່ນມີການກວດກາບໍ່ ຫຼືວ່າ ອໍ ຕົວ ຕົວນັ້ນເຮົາ ເຮົາຈະ ມີກົດຂອງເຮົາເອງ ຄືຈະບໍ່ໃຫ້ຫຼິ້ນອິນເຕີເນັດ ແລ້ວກໍຈະບໍ່ໃຫ້ເບິ່ງຮູບພາບໂປ້ ພາບຫຍັງຫັ້ນ ເຮົາຈະບໍ່ໃຫ້ເບິ່ງ ເຮົາຈະໃຫ້ ຈະໃຊ້ແຕ່ສົ່ງອີເມວ ແລ້ວກໍຣີເສີດທີ່ໂຮມເວີກອາຈານໃຫ້ມາຫັ້ນ ເຮົາຈະ ພະນັກງ ານເຮົາຈະໄດ້ຕິດຕາມຕະຫຼອດ ໝາຍຄວາມວ່າ ຄັນຄອມພິວເຕີ 5 ໜ່ວຍນີ້ ຫຼາຍຄົນຢາກໃຊ້ ກະຕ້ອງໄດ້ມີຈຳກັດ ມີເວລາຈຳກັດແມ່ນບໍ່ ແມ່ນແລ້ວ ເຮົາຈະປັນໃຫ້ຜູ້ໜຶ່ງໆ ຜູ້ໜຶ່ງຈະຫຼິ້ນໄດ້ 1 ຊົ່ວໂມງ ຖ້າເວລາມັນຫ ຍຸ້ງ ຖ້າວ່າຄົນນ້ອຍ ເຂົາເຈົ້າຈະຫຼິ້ນໝົດມື້ເລີຍກໍໄດ້ ບັດນີ້ ບັນດານັກຮຽນທັງໝົດໃນໂຄງການດັ່ງກ່າວ ກໍແມ່ນໄດ້ກັບຄືນສູ່ປະເທດຂອງໃຜລາວ ເປັນທີ່ຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ ສຳລັບພວກນັກສຶກສາຈາກ ສປປ ລາວ ແມ່ ນໄດ້ມີໂອກາດອັນດີ ເດີນທາງມາເຫັນຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງຊາວອາເມຣິກັນ ມາເບິ່ງມາຊົມການບໍລິຫານວຽກງານ ໄດ້ເຫັນຄວາມກວ້າງໃຫຍ່ ແລະ ຄວາມສີວິໄລຂອງປະເທດຊາດ ເຫັນເທັກໂນໂລຊີທີ່ກ້ າວໜ້າທັນສະໄໝ ໂດຍສະເພາະຢ່າງຍິ່ງ ແມ່ນໄດ້ສັງເກດເຫັນການໃຊ້ສິດທິມະນຸດ ແລະ ຄວາມສະເໝີພາບ ຂອງຊາວອາເມຣິກັນ ຊຶ່ງເປັນກຳໄລປະກອບຊີວິດຂອງພວກເຂົາເຈົ້າຕະຫຼອດໄປ ກິ່ງສະຫວັນ ປ ະຖຳມະວົງ VOA ນັ້ນແມ່ນລາຍການຊີວິດຊາວລາວ ຊຶ່ງມື້ນີ້ເຮົາໄດ້ສະເໜີເລື່ອງກ່ຽວກັບນັກສຶກສາລາວ ທີ່ໄດ້ຮັບທຶນຂອງອາເມລິກາ ມາອົບຮົມເລື່ອງການເປັນຜູ້ນຳຂອງຊາວໜຸ່ມໃນໂຄງການ Southeast Asia Youth Leadership Program ທ່ານຜູ້ ຟັງໂປດຢ່າລືມວ່າ ແລງວັນພະຫັດໜ້າ ເຮົາຈະມີລາຍການຊີວິດຊາວລາວເລື່ອງໃໝ່ມາສະເໜີທ່ານໃນເວລາດຽວກັນນີ້